شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىن بىلەن ئويغارنىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىئو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچى ئوت ئاپىتىنىڭ بىر يىللىق خاتىرە كۈنى ھارپىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتىدىن دۇنيانى زىلزىلىغا سالغان بۇ پاجىئەلىك ئوت ئاپىتىدە ھاياتىدىن ئايرىلغانلارنىڭ ھەقىقىي سانىنى ئاشكارىلاشنى

باياناتتا تەكىتلىشىچە خەلقئارا جەمئىيەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىغا پۈتۈنلەي سەل قارىغانلىقىنى جاۋابكارلىققا تارتىشى ۋە ئوت ئاپىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاق قەغەز ھەرىكىتىدىكى نارازىلىق بىلدۈرگۈچىلەرنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەككەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر كۈنى ئۈرۈمچى چوڭ بازىرىغا قوشنا مەھەللىدىكى ئۇيغۇرلار ئولتۇرۇشلۇق بىنادا يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتى نۇرغۇن ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئاپەتتە ئون كىشىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى قەيت قىلسىمۇ، لېكىن يەرلىك ساقچىلار ئاز دېگەندە قىرىق تۆت كىشىنىڭ ئۆلگەنلىكى، ئۆلگەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئىلگىرى سۈرۈلۈشىچە، خىتاينىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى يۇقۇم قامىلى سەۋەبلىك، ئاپەت يۈز بەرگەن بىنانىڭ چىقىش ئىشىكىنىڭ قۇلۇپلاقلىق بولۇشى ئاھالىلەرنىڭ بىناغا سولىنىپ قېلىپ تېخىمۇ كۆپ ئادەمنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلىشىغا سەۋەب بولغان. بۇ پاجىئەلىك ۋەقە خىتاينىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا شى جىنپىڭنىڭ يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتىگە قارشى ئاق قەغەز ھەرىكىتى دەپ ئاتالغان كەڭ كۆلەملىك ئاممىۋى نارازىلىقنىڭ پارتلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئاممىۋى نارازىلىقنىڭ بېسىمىدا يۇقۇم قامىلىنى بىكار قىلغان بولسىمۇ ئەمما شۇ جەرياندا بىر نارازىلىق ۋىدېئوسىنى ئۈندىداردا تارقاتقان ئىچكىرى ئۆلكىدىكى ئون توققۇز ياشلىق ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى كامىلە ۋايىتنى تۇتقۇن قىلغان ھەم رادىكاللىقنى تەرغىب قىلىش بىلەن ئەيىبلەپ قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان ئىدى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتتا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنى كامىلە ۋايىت ۋە نارازىلىق ھەرىكىتىدە تۇتقۇن قىلىنىپ غايىب بولغان باشقا بارلىق تۇتقۇنلارنى دەرھال قويۇپ بېرىشكە چاقىرغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن خەلقئارا جەمئىيەت خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىغا پۈتۈنلەي سەل قارىغانلىقى ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىشى ئاق قەغەز نامايىشىغا قاتناشقانلارنى قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشى كېرەك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يەنە خەلقئارا ئورگانلارنى مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا خىتاي دائىرىلىرىنى زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىلارنىڭ ھەقىقىي سانىنى ئېلان قىلىشقا چاقىرىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى يىگىرمە تۆتىنچى نويابىر ئۈرۈمچى ئوت ئاپىتىگە بىر يىل بولغان بولسىمۇ لېكىن ھازىرغىچە ئوت ئاپىتىگە دائىر تەكشۈرۈش دوكلات ئېلان قىلىپ باقمىدى خىتاينىڭ يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىدە دېيىلىشىچە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يى ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنى بېيجىڭدا كۈتۈۋېلىپ ئۇلار بىلەن ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ھەل قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلغان خەۋەردە مۇنداق دېيىلگەن ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنىڭ ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن بېيجىڭنى تۇنجى بېكەت قىلىپ تاللىشى ئۇلارنىڭ خىتايغا بولغان ئىشەنچسى ۋە خىتاينىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى ئىجابىي رولىنى گەۋدىلەندۈرىدۇ خىتاي پەلەستىن ۋە ئىسرائىلىيە مۇناسىۋەتلىرىنى كۆزىتىۋاتقان تەتقىقاتچىلاردىن ئىساك ستون فىش ئىجتىمائىي ئالاقە تورى بولغان لىنكدىندا بۇ ھەقتە توختىلىپ خىتاينىڭ پەلەستىننى قوللىشى ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلوماتلىرى بىلەن تىنچلىق يوللىرىنى مۇزاكىرە قىلىشى خىتاينىڭ بۇ مەسىلىدە ئامېرىكا بىلەن رىقابەتلىشىۋاتقانلىقى ۋە ئۇنىڭغا قارشى مەيداندا ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ دېگەن ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن بىر پۇرسەت دەپ بىلگەچكە ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنى بېيجىڭدا كۈتۈۋېلىپ ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ھەل قىلىشتا كېلىشتۈرگۈچى بولۇۋالغان ئۇنىڭدىن باشقا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرىنى كۈتۈۋېلىپ ئۇلارنىڭ تەلىپىگە قۇلاق سالغاندەك بولۇۋېلىشى خىتاينىڭ يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇش رولىنى ئوينايدىكەن ئەرەب ئىسلام ۋەكىللىرى ئۆمىكىنىڭ ئىسرائىل ۋە غەززە توقۇنۇشىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن تاللىغان ئىككىنچى بېكىتى روسىيە بولۇپ ئۇلار ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى روسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى سېرگېي لاۋروف بىلەن موسكۋادا كۆرۈشكەن ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەشتە دىققەتنى خىتاينىڭ قوشنا دۆلەتلىرىگە قاراتقان ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسىنىڭ ئاشكارىلىشىچە نۆۋەتتە ۋيېتنام مالايزىيە قاتارلىق دۆلەتلەر ئامېرىكا تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشتىكى نۇقتىلىق تەكشۈرۈش نىشانى بولماقتا ئىكەن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ يىگىرمىنچى نويابىردا بەرگەن خەۋىرىدىن قارىغاندا ئامېرىكا چېگرا قوغداش ۋە تاموژنا ئىدارىسى بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا قىممىتى يەتمىش تۆت مىليون دوللارلىق ئېلېكترونلۇق بۇيۇم كۈن تاختا ۋە مىكرو ئۆزەكلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولۇشى سەۋەبىدىن ئامېرىكىغا كىرىشىنى رەت قىلغان ياكى ئىلگىرىلەپ تەكشۈرۈش ئۈچۈن چېگرادا تۇتۇپ قالغان خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ كۆپ قىسمى ۋيېتنام ۋە مالايسىيادىن كەلگەن ئىكەن ئەنگلىيە شېففىلد ھالام ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ بىر تەتقىقات گۇرۇپپىسى ئىلگىرى ئېلان قىلغان بىر دوكلاتىدا خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلىرىنى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئارقىلىق ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئامېرىكا تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ ئەڭ يېڭى سانلىق ئىستاتىستىكىلىرىدە مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا بۇ يىل توققۇزىنچى ئايغىچە ئالتە مىڭدىن ئارتۇق مال يوللانمىسىنى توختىتىپ قويغان بولۇپ بۇنىڭ قىممىتى ئىككى مىليارد دوللاردىن ئاشىدىكەن ئامېرىكا تاموژنا دائىرىلىرىنىڭ ئون بىرىنچى ئايدا ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتىدا بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ يېرىمىغا يېقىن قىسمىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشى رەت قىلىنغانلىقى ياكى تەستىقلىنىشنى كۈتۈپ تۇرغانلىقى قەيت قىلىنماقتا ئامېرىكا ئاۋازىنىڭ ئېيتىشىچە ئامېرىكا تاموژنىسى پەقەت توققۇزىنچى ئاينىڭ ئۆزىدىلا سەكسەن ئىككى مىليون دوللارلىق تاۋارنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن تۇتۇپ قالغان ھالبۇكى بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا تۇتۇپ قېلىنغان تاۋار سەككىزىنچى ئايدا تۇتۇپ قېلىنغان تاۋارلاردىن زور مىقداردا ئارتقان سەككىزىنچى ئايدا يىگىرمە مىليون دوللارغا يېقىن تاۋارنىڭ تۇتۇپ قېلىنغانلىقى قەيت قىلىنماقتا خەۋەرلەردە بىلدۈرۈلۈشىچە ئامېرىكا تاموژنىسىدا تۇتۇپ قېلىنغان ياكى ئامېرىكىغا كىرىشى رەت قىلىنغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمى ۋيېتنام ياكى مالايسىيادىن كەلگەنكەن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنى يېڭى دوكلات ئېلان قىلىپ خىتاينىڭ ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش سىياسىتىنى يولغا قويۇپ نۇرغۇن مەسچىتلەرنى چېقىپ ۋەيران قىلىۋەتكەنلىكى ياكى تاقىۋەتكەنلىكىنى ئەيىبلىگەن دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن: خىتاي ھۆكۈمىتى مەسچىتلەرنى رېمونت قىلىش باھانىسى بىلەن نىڭشيا ۋە گەنسۇ ئۆلكىلىرىدىكى مەسچىتلەرنىڭ سانىنى كۆرۈنەرلىك ئازايتىۋاتىدۇ، مەسچىتلەرنى تاقاۋاتىدۇ، ۋەيران قىلىۋاتىدۇ. بۇ مۇسۇلمانلارنىڭ دىن ئەركىنلىكى ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلغانلىق. ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى، سۈنئىي ھەمراھ تارتىلغان رەسىملەر ۋە گۇۋاھچىلارنىڭ گۇۋاھلىقىغا ئاساسەن ئېلان قىلغان دوكلاتتا، ھۆكۈمەت رەسمىي ھالدا مەسچىتلەرنى مۇستەھكەملەش دەپ ئاتالغان پروگراممىنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە تۇڭگان مۇسۇلمانلىرى كۆپ ئولتۇراقلاشقان گەنسۇ ئۆلكىسى شۇنداقلا شىمالدىكى نىڭشيا رايونىدىكى مەسچىتلەرنى تاقىۋەتكەن يەرلىك دائىرىلەر يەنە مەسچىتلەرنىڭ بىناكارلىق ئالاھىدىلىكىنى چىقىرىپ تاشلاپ ئۇلارنى تېخىمۇ خىتايچە كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۆزگەرتىش ئېلىپ بارغان بۇلار كومپارتىيىنىڭ دىننى كونترول قىلىشىنى كۈچەيتىش ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا دۇچ كېلىدىغان خىرىسلارنىڭ خەۋپىنى ئازايتىش ھەرىكىتىنىڭ بىر قىسمى دەپ قارىلىدىكەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى دىنلارنى خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنى باشلىغاندىن كېيىن ئون بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەر ئولتۇراقلاشقان ئۇيغۇر ئېلىدا قاتتىق باستۇرۇش ھەرىكىتىنى قوزغىغانىدى شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئېلىدا ئون مىڭلىغان مەسچىتلەرنى چېقىپ ۋەيران قىلىۋەتكەنىدى

خەلقئارا خان قىزى ھەمدە دۆلەت خان قىزى تاجلىرىنى تالىشىش مۇسابىقىسىگە تاللانغان ئالتە ياشلىق ئۇيغۇر قىزى ئەردەناي ئۇيغۇر چىمەن دوپپام دېگەن ئۇسسۇلىنى ئورۇنداپ ئۆسمۈر خان قىزلارنىڭ تالانت تۈرىدە ئۈچىنچىلىكنى قولغا كەلتۈردى مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە جىددىي داۋام قىلىۋاتقان مۇسابىقە مەيدانىدىن ئەردەناينىڭ سەھنىدىكى ئىپادىسى ۋە نەتىجىلىرى ھەققىدە ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنى نەق مەيداندىن ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەيدۇ

بۇ نوقۇل ھالدىكى گۈزەللەرنى تاللاش مۇسابىقىسى بولماستىن، ياش كاتېگورىيەسى بويىچە تۆت خىل گۇرۇپپىغا ئايرىلىپ، مۇسابىقىگە چۈشكەن ماھىرلار ئۆزىنىڭ ئۇنىۋېرسال تالانتى، خاراكتېرى، ئەڭ گۈزەل قىياپىتى ۋە مۇكەممەل ئىپادىسىنى نامايان قىلىدۇ. ئونلىغان تەلەپچان باھالىغۇچىلارنىڭ، ھەر خىل ئىرق ۋە مىللەتلەردىن بولغان قىزلارنىڭ سەھنە ھالىتى، ماسلىشىشچانلىقى، ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىسى قاتارلىق ئوتتۇز نەچچە تەرەپتىن نومۇر قويۇشى بىلەن تاللاپ چىقىلغان خان-قىزلارغا مەلىكە تاجى كىيدۈرۈلىدۇ. خەلقئارا خان-قىزى تاجىسىنى تالىشىۋاتقان ئالتە ياشلىق ئۇيغۇر ماھىر ئەرداناي چىمەن دوپپا كىيگىنىچە ئاپىسى ئادالەت خانىم ۋە نەۋرە ئاكىسى ئېلگىيارنىڭ ھەمراھلىقىدا بۇ مۇسابىقە تۈرلىرىگە قاتنىشىۋاتقان بولۇپ، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئېيتقاندا بۇ تۈردىكى مۇسابىقىگە قاتناشقان تۇنجى، شۇنداقلا بىردىنبىر ئۇيغۇر قىزى ھېسابلىنىدۇ. ئەردەناي ئامېرىكىنىڭ ۋىرجىنىيە شتاتىدا تۇغۇلغان. تۇغۇلغاندىن بۇيان دادىسى بىلەن كۆرۈشۈپ باقمىغان ئالتە ياشلىق ئەردەناي خەلقئارالىق سەھنىلەردە ئۆزىنى ئۇيغۇر قىزى دەپ تونۇشتۇردى. ئۆزىنىڭ بالىلارچە قەيسەرلىكى بىلەن تاماشىبىنلارنى.

يىللاردىن بۇيان يالغۇز ئانا بولۇپ، قىزىنى بىر قوللۇق چوڭ قىلماقتا. ئەرداناي بۇنىڭ ئالدىدىكى تاللاش مۇسابىقىلىرىدە رىقابەتچىلىرىنى يېڭىپ، ۋىرجىنىيە شتاتىنىڭ ئالېكساندرىيە خانقىزى سۈپىتى بىلەن ئامېرىكا دۆلەت خانقىزى كاندىداتى سالاھىيىتىگە ئېرىشكەن ئىدى. ئەرداناينىڭ يىگىرمە بىرىنچى نويابىر سەيشەنبە كۈنىدىكى بىر كۈنلۈك پائالىيىتىنى خاتىرىلىدۇق. ئۆزىدىنمۇ بۈيۈك ھېكايىسى بولغان ئۇيغۇر مەلىكە ئەرداناي ئۆزىنى بىزگە مەن ئۇيغۇر مەلىكە دەپ تونۇشتۇردى. ئەسسالامۇئەلەيكۇم. مەن ئۇيغۇر مەلىكە. ئەركە قىزدەك كۆرۈنىدىغان بۇ ئۇيغۇر مەلىكە ھەر كۈنى سەھەر سائەت ئالتىدا يۇقىرى كەيپىيات بىلەن ئورنىدىن تۇرۇپ مۇسابىقىلەرگە تەييار بولىدىكەن. ئۇ بۇ نۆۋەت ۋىرجىنىيە شتاتىنىڭ ئالېكساندرىيە خان قىزى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى ئۆسمۈر خان قىزى تاللاش مۇسابىقىسىگە قاتناشقاندىن باشقا تېخىمۇ ھاياجانلىق يېرى ئۇ ئۇيغۇر مەلىكە دېگەن نامدا خەلقئارالىق خان قىز تاجىسىنى تالىشىش مۇسابىقىسىگىمۇ قاتنىشىدۇ ئۇ يىگىرمە بىرىنچى نويابىر كۈنى بىر كۈن ئىچىدە ئىككى كاتېگورىيە بويىچە يەنە تۆت تۈردە ماھارەت كۆرسەتتى ئۇلۇغۋار ئارزۇ ئارمانلىرىنى ئىپادىلىشىپ سەھنىگە تىزىلغان ماھىرلار قاتارىدا سەكسەن يەتتىنچى نومۇرلۇق ماھىر ئەردەناي ئۇيغۇر سەھنىگە چىققاندا سەھنە ئارقىسىدىكى چوڭ ئېكراندا لاتىنچە ئۇيغۇر دېگەن چوڭ خەتلەر پەيدا بولدى ئاپپاق كۆينەكلىرى بىلەن قار لەيلىسىگە ئوخشاپ قالغان ئۇيغۇر قىزى ئەردەناي مىكروفوننى قولىغا ئالدى. ۋىرجىنىيە شتاتىدىكى ئالېكساندرىيەدىن كەلگەن، كەلگۈسىدىكى چىش دوختۇرى ئەردەناي ئۇيغۇردىن ھەممىڭلارغا سالام. مەن ئالتە ياشقا كىردىم. يەسلىدە ئوقۇيمەن.

ئۇيغۇر مەلىكە ئەردەنايغا مەدەت بېرىش ئۈچۈن كەلگەن ھەمدە ئورلاندو شەھىرىدە ياشاۋاتقان بىر قانچە ئۇيغۇر ئۇنى دەستە-دەستە گۈللەر بىلەن، سوۋغىلار بىلەن ئورىۋېلىشتى. يىگىرمە بىرىنچى نويابىر كۈنى ئەردەناي ۋە ئۇنىڭ ئاپىسى ئۈچۈن جىددىي ۋە جاپالىق، شۇنىڭدەك تولىمۇ ھاياجانلىق بىر كۈن بولدى.

كېيسى گرام خانىم مىزۇرى شتاتلىق خانقىزى بولغان قىزى بېنتلى بىلەن بۇ مۇسابىقىگە قاتنىشىش جەريانىدا ئەردەناي ۋە ئۇنىڭ ئاپىسى بىلەن تونۇشقان ۋە ئەردەناينىڭ ھېكايىسىدىن بەكمۇ تەسىرلەنگەن ئىكەن. ئۇ مۇنداق دېدى. مەن ئەردەناي تونۇشتۇرۇلغان ۋاراقچىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ تۇغۇلغاندىن بۇيان دادىسىنى كۆرۈپ باقمىغانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن، ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان ئىشلارغا ئىشەنگۈم كەلمىدى. بۇ بەكمۇ قورقۇنۇچلۇق. بۇنى كۆرگەن ھەر قانداق ئادەمنىڭ ئۇلارغا ياردەم قىلغۇسى كېلىدۇ. كۆڭلۈم بەك يېرىم بولدى. مەن ئۇلارنىڭ بۇ ئېغىر كۈنلەرنى قانداق ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى قىياس قىلالمايمەن. ئۇنىڭ ئاپىسى بەكمۇ جاسارەتلىك ئىكەن. ھەممە تەييارلىقنى ئۆزى يالغۇز قىلىۋاتىدۇ. ئەردەناي بولسا بەكمۇ چىرايلىق ھەم قەيسەر. يېقىملىق بىر قىز. ئۇ دادىسىنى ئاغزىدىن چۈشۈرمەيدۇ. ئۇ تېخى بالا. ئەمما ئۇنىڭ قەيسەرلىكىگە ھەيران قالدىم. ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ يېشىغا ماس بولمىغان بۇ ئېغىر كۈلپەتلەرگە ئۇچرىشى ئاجايىپ بىر ناھەقچىلىك. ھېچكىمنىڭ، بولۇپمۇ ھەرقانداق بىر سەبىينىڭ بېشىغا بۇنداق كۈنلەر كەلمەسلىكى كېرەك ئىدى.
ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسىغا قاتنىشىۋاتقان ھەممە ماھىرلار ۋە ئاتا ئانىلار بۈگۈنكى پائالىيەت كۈن تەرتىبىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى باسقۇچىدا ئوخشاش بىر زالغا يىغىلدى خەلقئارالىق ئۆسمۈرلەر خانقىزىنى تاللاش جىددىي داۋام قىلىۋاتقان دەقىقىلەردە ئالدىنقى كۈندىكى مۇسابىقىلەرنىڭ نەتىجىلىرىمۇ ئېلان قىلىندى ئەردەناي بەشىنچى نۆۋەت مۇسابىقە ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى مۇكاپات تاپشۇرۇۋالغىلى سەھنىگە چىقتى. ئەردەناي ئۆسمۈر خانقىزلارنىڭ تالانت تۈرىدە ئۈچىنچىلىكنى قولغا كەلتۈرگەن ماھىر سۈپىتىدە لەۋھەنى تاپشۇرۇۋالدى. ئۇ يىگىرمىنچى نويابىر كۈنى ئۆسمۈر خانقىز تاللاش مۇسابىقىسىنىڭ تالانت كۆرسىتىش تۈرىدە ئاپىسى ئۆگەتكەن چىمەن دوپپا دېگەن ئۇيغۇرچە ئۇسسۇلنى ئوينىغان ئىدى.

ئادالەت خانىم ھاياجانلىق كۆز ياشلىرىنى سۈرتۈۋېتىپ، ئەمدى زىيارىتىڭلارنى قوبۇل قىلاي، دېدى. شۇ چوڭ سەھنىدە مېنىڭ قىزىمنىڭمۇ بىر مۇكاپاتنى ئېرىشكىنىنى، قولىدا شۇ مۇكاپاتنى تۇتۇپ تۇرۇپ مەيدىسىنى كېرىپ تۇرغىنىنى كۆرۈپ شۇنچىلىك ھاياجانلىنىپ كۆزلىرىمگە ياش كېلىپ كەتتى. مۇكاپاتنى ئېلىپ ناھايىتى خۇش بوپ كەتتى. مېنى سۆيۈپ كەتتى. ئاندىن كېيىن چىمەن دوپپام دېگەن ئۇسسۇلنى ئوينىدى.

سىزنى قوللاپ، مىسرانىمدا يالغۇز ئەمەسلىكىمىزنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن سىز بىلەن تەڭ مۇشۇ دەقىقىلەردە سىز بىلەن تۇردى. مۇشۇ يەردە بارلىق ئۇيغۇرلارغا رەھمىتىمنى بىلدۈرىمەن. رەھمەت سىلەرگە. ئەرداناي، يىگىرمە يەتتىنچى نويابىرغىچە يەنە خەلقئارا سەۋىيەدىكى بۇ خانقىزلارنى تاللاش مۇسابىقىسى سەھنىلىرىدە ئوخشىمىغان تۈرلەر بويىچە مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىدۇ. ئۇيغۇرلارغا ۋەكىللىك قىلىپ بۇ مۇسابىقىگە قاتناشقان ئەرداناي يالغۇز ئۆزى ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى خىتاي تەرىپىدىن ئائىلىسى پارچىلانغان ھەمدە ئائىلە جۇدالىقىنىڭ دەردىنى تارتىۋاتقان يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇر سەبىيلىرى، شۇنىڭدەك ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن جاسارەت كۆرسەتمەكتە. ئۇ مۇشۇ بىر كۈن ئىچىدىلا تۆت قېتىم ئۇيغۇرلارغا ۋەكىللىك قىلىپ سەھنىگە چىقتى ۋە تۆت قېتىم سەھنىنىڭ چوڭ ئېكرانىدا ئۇيغۇر دېگەن خەتلەرنى جۇلالاتتى.
يېقىندا نورۋېگىيەدە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ سەرگۈزەشتلىرى ئاساسىدا نىقابنىڭ ئارقىسىدا ناملىق بىر ھۆججەتلىك فىلىم ئىشلەنگەن. مەزكۇر فىلىم تۇنجى قېتىم ئون ئۈچىنچى نويابىر نيۇ يورك فىلىم فېستىۋالىدا قويۇلغان بولۇپ، فېستىۋالغا قاتناشقانلارنىڭ زور دىققىتىنى قوزغىغان. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. نورۋېگىيەدە تۇرۇشلۇق سىياسىي پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئارخىپلاشتۇرۇش ئۈچۈن قىلغان خىزمەتلىرى بىلەن ئۇيغۇرلارغا ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە دىققەت قىلىۋاتقان كىشىلەرگە تونۇشلۇق يېقىندا ئۇنىڭ سابىق خىتاي ساقچىسى بىلەن يۈزلىشىشى ۋە بۇ جەرياندا ئىچكى دۇنياسىدا يۈز بەرگەن كەسكىن توقۇنۇشلار باش تېما قىلىنغان نىقابنىڭ ئارقىسىدا ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم ئامېرىكىدىكى ئەڭ چوڭ ھۆججەتلىك فىلىم فېستىۋالىدا قويۇلغاندىن كېيىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسى قايتىدىن دىققەت قوزغىدى مەزكۇر فىلىمدا ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا گېرمانىيەگە بېرىپ گېرمانىيەدە پاناھلىق تىلەپ تۇرۇۋاتقان ئەينى ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارنى تۇتۇش ۋە قىيناپ سوراق قىلىشقا بىۋاسىتە قاتناشقان سابىق خىتاي ساقچىسى بىلەن كۆرۈشىدۇ ئۇ خىتاي ساقچىسىدىن تۈرمىدىكى قىيىن قىستاقلار ۋە ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە تۇتۇش سىياسىتىنىڭ يۈرگۈزۈلۈشى ھەققىدە سوئاللارنى سورايدۇ ئۇ رادىيومىزغا بەرگەن زىيارىتىدە ئۆزىنىڭ ئاشۇنداق خىتاينىڭ ساقچى فورمىسىنى كىيگەن خىتاي ساقچىلىرىنىڭ قىيناپ سوراق قىلىشلىرىغا ئۇچرىغان بولغاچقا خىتاي ساقچىسى بىلەن يۈزلىشىشنىڭ ناھايىتى قىيىنغا توختىغانلىقىنى ئېيتتى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى قەشقەردە ئانا تىل مەكتىپى ئاچقانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلۇپ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنىدىن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنىگىچە تۈرمىدە ياتقان چەت ئەلگە چىققاندىن كېيىن تۈرمىدە ئۇچرىغان قىيىن قىستاقلار ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش سىياسەتلىرى ھەققىدە كۆپ قېتىم گۇۋاھلىق

فورمىنىڭ ئىچىدىكى خىتاي. بىرسى ئۇ ھېلىقى ئۇيغۇر سوتىدا گۇۋاھلىق بەرگەن. بۇ سوتنىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتى يوق دېگەن ھېلىقى ئېتىبارسىزلاشتۇرۇش ئۈچۈن بىر ھەرىكەت بوغانتى ئۇيغۇر سوتىغا. شۇنىڭ بىلەن ئۇ چاغدا مەن ئۇ خىتاينىڭ نېمىسىنى كۆرەپ، مۇشۇنداق ھايات ماماتلىق مەسىلىسىدە كىم بىز تەرەپتە تۇرسا، شۇ تەرەپ كۆزىمىزگە بىر ئىسسىق كۆرۈنىدىكەن، دەپ ئويلىدىم. بۇ خىتاي ئۇندىن كېيىن ئۇكرائىنا ئۇرۇشى بولدى، ئۇكرائىنا ئۇرۇشى بولغان چاغدا ئۇيغۇرلار مۇشۇ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا ئۇكرائىنا تەرەپتە تۇرۇپ، ئۆزىنىڭكى مۇشۇ زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى دۇنياغا مۇشۇ بىر مەيدان، بۇ مەيداندا ئۆزىنى جاكارلىشى كېرەك دېدى. ئەمەلىيەتتە بۇ تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچرىغان مىللەت تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچرىغان تەرەپتە تۇرۇشى كېرەك. تاجاۋۇزچىلىققا ھەرقانداق شەكىلدە بولسۇن قارشى تۇرۇشى كېرەكتە. شۇ بۇ گەپلىرى ماڭا ياققان. ئۇنىڭدىن كېيىن كۆرۈشكەنلىكىم ئۈچۈن ئۇ جىق نەرسىلەرنى دەپ بەرمەكچى بولغان. مەنمۇ ئەسلى تېخىمۇ جىق نەرسىنى ئالىمەن دەپ بارغان.
ئاندىن قانداق بولدى؟
فورمىسىز ھالىتى مېنى ئانچە راھەتسىز قىلمىدى. چۈنكى ئالدى بىلەن مېنىڭ كۆڭلۈمدە دۇنياغا پاكىت تەمىنلىگۈچى، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭكى يۈرگۈزۈلۈۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىغۇچى دېگەن شەكىلدە. بۇ بىردىنبىر ياۋروپادا ياشىغۇچى ساقچى، بىردىنبىر شۇ ئۆزى قىلغان ئىشنى دۇنياغا ئۆزىنىڭ تىلى بىلەن جاكارلىغۇچىدا ئەمدى بۇ. شۇڭا مۇھىمتى بۇ. سىز ئۇ ساقچىدىن قانداق مەلۇماتلارغا ئېرىشتىڭىز؟ ئاساسەن ئۆزەمنىڭ كەچۈرمىشىنى بىر بىرلەپ دەلىللىدىم. مەسىلەن، نېمە دەپ بۇلار ئادەم قىينايدۇ؟ مەن ئۇلارنى يا تونىمىسام، نېمە دەپ ماڭا ۋارقىراپ جارقىرايدۇ، نېمە دەپ ئۇ تاياق. توقماق ئۇ ھېلىقى رەھىمسىزلىكلەرنى ئىشلىتىدۇ دەپ سورىدۇق. بىرسى ئۇلار ئۆستۈرۈلۈش ئۈچۈن ئاشتاق قىلىدىكەن. قانچە جىق دېلو بېجىسە شۇنچە جىق پۇل تاپىدىكەن ئۇلار. ئۇلار بىر ئادەمنى تۇتسا مانداق قىلىدىكەن. تۇتۇپ بولغاندىن كېيىن بۇنى بىز گۇرۇھ قىلىمىزمۇ، شەخسىي قىلىمىزمۇ دەيدىكەن. گېئانمۇ، تۇەنخومۇ دەيدىكەن خىتايچە. دېگەندىن كېيىن گېئان دېسە ئۇنىڭغا ئاز پۇل كېلىدىكەن، تۇەنخو دېسە جىق پۇل كېلىدىكەن. بىر ساقچىنىڭكى ھاشۇ ھېلىقى سوراق قىلىش سەۋىيەسىگە يەتكەن ساقچىنىڭ بارغۇ. ئايلىق ئىش ھەققىلا ئون مىڭ كويدىن ئاشىدىكەن. ئۇندىن باشقا ئاندىن ھېلىقى بىر دېلو پاش قىلسا مانچە پۇل، ئەگەر بۇ گۇرۇھ دېلوسى پاش قىلسا مانچە پۇل دېگەن نەرسىلەر دەيدىكەن. ئۇنىڭ مەن ھېلىقى پۇلنىڭ مىقدارى ئېسىمدە قالماپتۇ. ئۇنىڭغا پۇل بېرىلىدىكەن. ئاندىن يەنە بىرسى بۇلار قانداق قىلىدىكەن دېسىڭىز، بۇلار مەلۇم مەزگىلگىچە ئاشتا دېلو پاش قىلالمىسا، بۇ ساقچىلىنى ھېلىقى ئادەتتىكى ساقچى قىلىپ پەيچۇسولىغا چۈشۈرۈۋېتىدىكەن. مەسىلەن، بۇلار ئۆزىنى ھەرقايسى ساقچىخانىلاردىن شەھەرلىك ساقچىخانىغا كېلىشنى ئارزۇ قىلىدىكەن، چۈنكى ساقچىخانىلاردا بەك جاپالىقمىش. شەھەرلىك ساقچىخانىلارغا كېلىش ئۈچۈن ئۇلار ئاشتا دېلو پاش قىلىشى كېرەككەن. دېلو پاش قىلىپ نېمە قىلسا بىرسى مائاش ئۆسىدىكەن، ئىككىنچىسى شەھەرلىك ساقچىخانىغا كېلىدىكەن، شەھەرلىك ساقچىخانىدا ئۆسۈش ئېھتىمالى بار. مەسىلەن، گۇرۇھ قىلىش ئۈچۈن سەن قوي دەپ بىر تەشكىلات قۇرۇپسەن، ئۇنىڭ مۈشۈك، توخۇ دېگەن ئەزالىرى باركەن، راستما؟ دەپلا ئۇرۇشقا باشلايدىغان گەپ. ئاندىن ئا ئادەم، ھەئە، مەن قوي دەپ تەشكىلات قۇرغان، مېنىڭ قوزا، پاقلان، مۈشۈك، توخۇ دېگەن ئەزالىرىم باتتى دېسە، شۇنىڭدىن بۇنى ئېغىر كېسىدىغان گەپ، بۇنى بىر تېررورلۇق تەشكىلاتى دەپ دەيدىغان گەپ. ئەگەر سەن تېررورلۇق قىلماقچى بوپسەن، پۇستانى يەردە بومبا پارتلاتماقچى بوپسەن راسما دېسە، بۇ شەخسىگە چۈشىدۇ. ئىلاجى بار گۇرۇھ دېلوسى قىلىمىز دەيدۇ. چۈنكى گۇرۇھ دېلوسى قىلسا ئۇنىڭغا ئۇ ئۆسەرمىش. يەنە بىرسى ھېلىقى بۇ مەسىلىنىڭكى شەخسنىڭ مەسىلىسى ئەمەس، ئەمەلىيەتتە كومپارتىيەگە قارشى تېررورچى كۈچلەرنىڭكى پالان پۇستان دېگەن ھېلىقى نېمىگە يەتكىلى بولىدىكەن مەقسىتىگە. ئاندىن شۇلار ئۇ ئارقىلىق گۇرۇھ چىقىرىشقا تىرىشىدىكەن. ئاندىن بۇلار قانچە گۇرۇھ چىقارسا شۇنچە جىق ئۆسىدىكەن. بىرسى ئۇ سوراقچى ئۆسىدىكەن. سوراقچى ئۆسەپ سوراقچىدىن كېيىن ئۇنىڭكى باشلىق ئۆسىدىكەن. ئۇ باشلىقنىڭ باشلىقىمۇ ئۆسىدىكەن. شۇڭا بۇلار ئۇ نى بىرسى ئۆسۈش ئۈچۈن، ئىككىنچىسى پۇل ئۈچۈن، ئۈچىنچىسى خىزمەت ئۈنۈمى ئۈچۈن. ئاندىن بىرسى ئۇلار ئىلاجى بار كىشىلەرنى چەت ئەلگە باغلايدىكەن ئادەملەرنى. چەت ئەل باغلانتىسىنى بەك جىق تەكىتلەيدىكەن، چەت ئەل بىلەن باغلانغانلىقىنى ئىسپاتلاشقا بەك تىرىشىدىكەن. بۇ مۇشۇنداق قىلسا ئاندىن چەت ئەل كۈچلىرىنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندا تېررورلۇق ھەرىكەتلىرىنى قوزغاۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلىغىنى بولىدىكەن. شۇڭا بۇلار مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ چەت ئەل بىلەن بولغان باغلىنىشىنى شۇنى ئىسپاتلاش جىق كۈچ چىقىرىدىكەن. ئاندىن شۇنداق چەت ئەل بىلەن باغلانتىسى بولۇپ قالسا، ئالاقىسى بولۇپ قالسا بۇنى ئاسان ۋە ئېغىر كېسىدىكەن. شۇڭا بۇ سوراق جەريانىدىمۇ مۇشۇ نەرسىلەرنى بەكرەك تولا سورايدىكەن، چەت ئەل بىلەن نېمە ئالاقاڭ بار؟ چەت ئەل بىلەن پۇستانى نېمە قىپتىكەن سەن؟ ساڭا ئېمەيل يېزىپتىكەن؟ ساڭا پۇستانى ئېلخەت يېزىپتۇ؟ پۇستانى ۋاقتى پۇستانى چاقىرىق قىپتۇ؟ بۇ ھېلىقى ئاشۇ ئېمەيل، تېلېفون، ۋېيچەت، ئاشۇ ئون يىل بۇرۇن ئىشلەتكەن كيۇكيۇدىن تارتىپ شۇنىڭ ھەممە بىر بىرلەپ سورايدىغان ئىشكەن. سوراپ شۇ ئىلاجى بار چەت ئەل بىلەن بولغان ئالاقىسىنى. ئاندىن، مەسىلەن، كىنو كۆردۈڭمۇ؟ دەپ سوراپ، ئاندىن بۇ كىنونى ئۆزۈڭ يالغۇز كۆردۈڭمۇ؟ كىم بىلەن بىللە كۆردۈڭ؟ بۇ كىنونى ساڭا كىم ئەۋەتىپ بەرگەن؟ دەپ بۇنىمۇ بىر تەشكىللىك پائالىيەت تەرىقىسىگە ئاپىرىپ ئاخىر شۇ گۇرۇھقا باغلاش مەقسىتى ئىكەندە، شۇڭا ھېلىقى بۇنىمۇ چەت ئەلگە باغلاشقا تىرىشىشنىڭ سەۋەبى ئىنسانلارنى چەت ئەل بىلەن چەت ئەلدىكى تەشكىلاتلار بىلەن باغلىنىشلىق بولسىكەن دېگەن ئارزۇ بىلەن چەت ئەلگە باغلاشقا تىرىشىدىكەن. بۇنىڭ سەۋەبى شۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى بۇ ئاتالمىش مۇقىمسىزلىق، تېررورلۇق پائالىيەت. لەرنىڭكى، چەت ئەللەرنىڭكى كۈشكۈرتۈشى بىلەن بولۇۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلايدىكەن. ئۇ ساقچى، ساقچى سىستېمىسى ھەققىدە يەنە نېمىلەرنى دېدى؟
بۇ سىستېما بۇلارنى ئاشۇنداق نېمە قىلىدىكەن؟ يەنە بىرسى، ئۇلارنىڭ بەزىلىرى ئاشۇنداق پىسخىك تەلۋىلەر ئىكەن. ئاندىن بەزىلىرى مەنمۇ ئۇچراتقان زەھەر چېكىدۇ. بىر خىل كۆزلىرى قىزىرىپ نېمە قىلىپ كىرىدۇ، ھېلىقى زەھەر چېكىدۇ بۇلار. ئىچىملىك ۋە چېكىملىككە ھەددىدىن زىيادە بېرىلگەن تەلۋىلەر ئەمدى. ئۆزىنىڭ شۇ نېمە دەپ بېرىشى بۇلارنىڭ ئىچىدە شۇ ھېلىقى چېكىملىك ئىچىملىك بەك ئەۋج ئالغانىكەن بىرسى ئۆزى چېكىدىكەن ئىككىنچىسى باشقىلارغا چەكتۈرىدىكەن ئاندىن ساتىدىكەن نېمىلەردە كامېرا يوق ئۆيلىرى باركەن شۇ يەردە شۇ چېكىپ ئىچىش چەكتۈرۈش دېگەن نەرسىلەرنى شۇ يەردە قىلىدىكەن بۇلار بۇلارنىڭ ئۇ ئەۋج ئېلىشتا شۇ جىنايەتچىلەرنى ئىقرار قىلدۇرۇشتىمۇ قوللىنىدىكەن ئۇ زەھەرلىك چېكىملىكنى چۈنكى ئۇ جىنايەتچىلەرنىڭ ئىچىدە ئاۋۇ تاماكا چېكىدىغان ئادەممۇ شۇ بىر چېكىم تاماكا ئۈچۈن سېتىۋېتىدىكەن ئادەم ئاق چېكىدىغان ئادەم بولسا ئابايلا ئۇ ئىشپىيونلۇق قىلىدىكەن ئۇ ئۇندىن باشقا روھىي جەھەتتىن بالىسى ۋە ئايالى بۇلارنى ئاسان بەربات قىلىدىكەن ئاشۇلارنى قوللىنىدىكەندە سېنىڭ بالاڭنى ئانداق قىلىمىز ئايالىڭنى مۇنداق قىلىمىز دېگەن شەكلىدە بۇ بەك بىر ئازابلىق بىر ئىش ئىكەن نېمىشقا بۇنداق قىلىسەن نېمىشقا بۇ ئايالى بالىنىڭ گېپىنى تولا قىلىسەن دەسەم ئەڭ ئاسان خاراب بولىدىغان تەرىپى مۇشۇ دەيدۇ بىر ئادەم تۇتۇلغان چاغدا ئەڭ ئاسان خاراب بولىدىغىنى ئۇنىڭ ئاتا ئانىسى ئايالى بالىلىرى. ئوغلىنى تۇتۇپ ئانىسىنىڭ سوراق قىلىش جەريانىنى كۆرسىتىدىغان گەپ ئوغلىغا چۈنكى ئېكراندا كۆرگىلى بولىدۇ ئەمەسمۇ ئانىسى سوراق قىلىنىۋاتقان مەيداندىمۇ ھېلىقى كامېرا بار ئوغۇل سوراق قىلىنىۋاتقان مەيداندىمۇ ئۇ كامېرا بار ئانىسىنىڭكىنى بالىسىغا بالىسىنىڭكىنى ئانىسىغا كۆرسىتىدىغان گەپ يەنە بىرسى قىينىلىۋاتقان نېمىنىڭكى ئاۋازلىرىنى ئېلىۋالغانكەن بۇلار ئۇنى توختىماي قويۇپ بېرىدىكەن بىر يەردە قويۇپ بەرگەندىن كېيىن سوراق ئېلىنىپ چىقىلغۇچى ئۇ داۋاملىق ئاڭلاپ تۇرىدىكەن. ئاڭلاپ تۇرۇپ شۇنىڭدىن ھە مېنىمۇ مۇشتاق قىلىدىغان ئوخشايدۇ دەپ ئۇ ئاساندىن پاش قىلىدىكەن. يەنە بىرسى ئۆزىنىڭ يېقىنىنى، دوستىنى، ئاكىسىنى، ئانىسىنى يان تەرەپتىن سوراق قىلىدىغان گەپ. ئۇنىڭغا ئاڭلىتىپ تۇرۇپ. ئۇنداق بولغان چاغدا ما ياندىكى ئادەم ئاسان نېمە قىلىدىكەن. ئۇنىڭ بەك ھېلىقى ئۇسۇللىرى بەك ئەشەددىي ئىكەن.
گۇرۇپپا دېلوسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكى ھەققىدە تەپسىلىيرەك چۈشەنچە بەرگەن بولسىڭىز.
تۈركىيەدىكى، مىسىردىكى، ئەرەبىستاندىكى، ئامېرىكىدىكى، ياپونىيەدىكى پۇستانى ئەكەپ بەرسەڭلام، ھە بىز سېنى قوياپ بېرىمىز، دېگەندىكىن ئاندىن ئۇنى ئەكەلگەندىكىن، ئۇنى ئەكىلىپ قانداق قىلىدىكەن دېسە، ھە مانا چەت ئەلگە باغلانغان ئۇنسۇر، چەت ئەلدىن بۆلگۈنچىلىك قىلغىلى چەت ئەل تەشكىلاتلىرى ئەۋەتكەن، دەپ ئۇنى ئاندىن مەسىلەن تۈركىيەدە بولغان بولسا تۈركىيەدىكى بىر تەشكىلاتقا، باشقا يەردە بولغان بولسا شۇ يەردىكى بىر تەشكىلاتقا باغلاپلام، مانا چەت ئەلدىن پۇستانى كەلگەن، قەشقەردىكى، ئۈرۈمچىدىكى، خوتەندىكى، غۇلجىدىكى پۇستانى بىلەن ھەمكارلىشىپ، ماندا بىر تېررورلۇق پائالىيەت بىلەن شۇغۇللانماقچى بوغان، دەپ شۇنىڭغا ئىقرار قىلدۇرۇپلام ئاندىن ئاشتا بىر دېلو ياسايدىكەن. بۇنداق ياسىلىپ كەتكەن دېلو بەك جىق دەيدۇ. ئۈرۈمچى دەۋر مەيدانى باركەن بىلمەيدىكەنمەن مەن. ئۈرۈمچى دەۋر مەيدانىنى پارتلىتىش ۋەقەسى دەپ بىرنەرسە ياساپ چىقىپتۇ بۇلار. شۇنىڭغىمۇ ئاشۇ تۈركىيەدە بىر ياتاقتا ياتقان بالىلار باركەندۇق، شۇ بالىنى ئاشتا تۇتۇپتۇ. مۇشۇ ئۈرۈمچى دەۋر مەيدانىدا پارتلىتىش قىلماقچى ئۇيغۇرلار. بۇ پارتلىتىشنى تۈركىيەدە تەربىيەلىنىپ كەلگەن، تۈركىيەنىڭ تاغلىرىدا تېخى تەربىيەلىنىپ كەلگەن ئۇيغۇرلار مۇشۇ بۇرۇن ئۇلارنىڭ دوستلىرى، ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن بىرلىشىپ بۇ ئىشنى قىلماقچىتى دەپ بىر تۈركۈم ئادەملەرنى تۇتۇپتىكەن. چەت ئەلدىكىلىنى ئەكەلگۈزۈپتۇ، چەت ئەلدىكىنى ئەكەلگۈزۈپلا ئاندىن سەن ئىقرار قىل دەپ. مانا قىلماقچى بوپتىكەنسەن دەپ ئۇنى ئۇرۇپ، ئاندىن ئىقرار قىلدۇرۇپ، شۇنداق قىلىپ ئاخىرىدا ئۈرۈمچى دەۋر مەيدانىنى پارتلىتىشنى پىلانلىغۇچىلار دەپ ئاشتا بىر نەرسىنى ئويدۇرۇپ چىقىرىپتۇ.
ئۆزىڭىز باشتىن كەچۈرگەن قىيىن قىستاقلارنى قايتا ئاڭلىغاندا چوقۇم قايتا باشتىن كەچۈرگەندەك بولدىڭىزغۇ دەيمەن.
ئەلۋەتتە بۇنىڭ ئادەمنىڭ كۆڭلى يېرىم بولىدۇ. لېكىن مۇنداق بىر رېئاللىق بار. بىز بولۇۋاتقان ئىشنى بولۇۋاتقان بۇ زۇلۇمنى بۇ قىيناشلارنى خاتىرىلەشتىن دېيىشتىنمۇ قورقساق ئۇنداق بولسا شۇ زۇلۇمنى كۆرۈۋاتقان شۇ زۇلۇمدا ياشاۋاتقان شۇ قىيناقلارنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان كىشىلىرىمىزگە قانداق يۈز كېلەلەيمىز بۇ تەسكەن ئادەمنىڭ يۈرىكى ئاغرىيدىكەن ئۇيقۇسى كەلمەيدىكەن قارا بېسىپ قالىدىكەن بۇ گەپلەرنى دېيىش تەس دەپ بىز ئۇنى دېمىسەك بىز ئۇنى دېيىشتىن ئارخىپلاشتۇرۇشتىن ئۇنى ئاخباراتلارغا تەتقىقاتلارغا گۇۋاھلىق يىغىنلىرىغا سۇنۇشتىن ئۆزىمىزنى تارتساق بىز شۇنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئادەملەرگە قانداق يۈز كېلەلەيمىز. ھۆججەتلىك فىلىم ھەققىدىكى پروگراممىمىزدا سىز مۇشۇنداق تاللاش بولسا يەنە مۇشۇنداق قىلىمەن دېگەنتىڭىز. نېمىشقا بۇ سۆيگۈنىڭ بەدىلى مۇشۇنداق بولىدۇ ئەمەلىيەتتە شۇنچىلىك ئادەملەرنىڭكى ھۆرمىتىگە ئېرىشكەن بىر ئادەم شۇنچىلىك ئادەمنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن نەگە بارسا شۇ يەردە يۈزلىگەن ئادەملەر ئالدىغا چىقىپ ئاغزىغا قارىغان بىر ئادەمنىڭ شۇ ئادەملەرگە مەسئۇل بولىدىغان يۈرىكىمۇ بولۇشى كېرەك سۆيگۈ بەدەل تەلەپ قىلىدۇ بىزنىڭ خەلقىمىزنىڭ ئاشۇ يەردە نەگە بارساق ئالدىمىزغا چىقىپ داستىخان سېلىپ مەكتەپ دېسەك ئورۇن ئۆزىنىڭ بالىلىرىنى بەرگەن بۇ خەلققە بىزنىڭ قەرزىمىز بار بۇ قەرزنى مۇشۇنداق ئاغرىق بىلەن كېسەل بىلەن بەدەل بىلەن ئۆتەيمىز ئەمدى. باشقا بىر شەكىلدە ئۆتىگىمىزمۇ بارتى لېكىن ئۇنىڭغا ھېچقانداق پۇرسەت بولمىدى ئۇنداق بولغاندىكىن مېنىڭ سالامەتلىكىمكىن مېنىڭ ئائىلەمنىڭ خاتىرجەملىكىكىن دەپ بۇنىڭدىن ئارخىپلاشتۇرۇشتىن بۇنى دېيىشتىن بۇ ئارقىلىق بۇ زۇلۇمنى توختىتىشقا ئازراق بولسىمۇ ھەرىكەت قىلىشتىن ئۆزىمىزنى تارتساق ئۇنداق بولسا ئۇ ۋەتەندىكى ئادەملەرگە بىز قانداق يۈز كېلىمىز ئۇلار بىزدىن نېمىنى كۈتكەن؟ بىز ئۇلارغا ھېچنېمە بەرمىگەن ئەمەلىيەتتە ئۇلار بىزگە بالىسىنى بەردى، ھۆرمىتىنى بەردى، ئۆينىڭ تۆرىدىن، سورۇننىڭ تۆرىدىن ئورۇن بەردى، قەلبىدىن ئورۇن بەردى. ئەمدى بۇنىڭ بىر بەدىلى بولۇشى كېرەكتە. بۇ بەدىلىنى مۇشۇنداق جاننى خەجلەپ تۇرۇپ، سالامەتلىكنى خەجلەپ تۇرۇپ، ھاياتنى خەجلەپ تۇرۇپ ئۆتەيمىزدە بۇنىڭكى.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارغا دەيدىغان باشقا سۆزلىرىڭىز بارمۇ بۇ پسىخىك داۋالاشنىڭ ئىچىدە مۇنداق بىر داۋالاشمۇ بارچۇ ھېلىقى ئېتىقاد ئارقىلىق داۋالاش دەپ شۇڭا ئادەمگە ھېلىقى پسىخىك دوختۇرلار مەسىلەن مەن يېڭىپ چىقىمەن مەن يېڭىپ چىقىمەن دەپ توختىماي يازغۇزىدۇ خاتىرىسىگە ئاندىن ئۇنىڭ قەلبىدە بىر ئىشەنچ تۇرغۇزۇپ چىقىدۇ ئەمەلىيەتتە شۇ مۇھاجىرەتتە بۇ ئازابنى ياشاۋاتقان ئادەم كۆپ سانلىق، يەنى توقسان پىرسەنتتىن ئارتۇق ئادەم. يەنى ھېچقانداق ئۇيغۇر بۇ ئازابتىن خالىي ئەمەس. شۇ ئازابنىڭ ئىچىنى تىتىپ ياشاۋاتقان ئادەممۇ توقسان پىرسەنتتىن ئارتۇق ئادەم ئەمدى. ھازىرقى ئۆزىدە ئۈمىدسىزلىنىپ قېلىش بار. ئۈمىدلەندۈرىدىغان رېئاللىقتىن بىخەۋەر بولغانلىقىدىن بولغان. ھازىر ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇشۇ تارىختىكى ئەڭ ھېلىقى دۇنيادا ھەل قىلغۇچ بەلگىلىگۈچ رول ئويناۋاتقان بىر ۋاقتى ئۇيغۇرلار چىڭگىزخان دەۋرىدىن كېيىن بۇ قەدەر مۇھىم ئورۇنغا چىقىپ باقمىغان دۇنيادا خۇددى مەسىلەن بۇندىن بۇرۇن بىز تارىخ ياراتقان ئەجدادلارنى خاتىرىلىگەندەك مۇشۇ كىشىلەر ئەمەلىيەتتە تارىخ يارىتىدۇ تارىخ مۇشۇ كىشىلەرنىڭ قولىدىن چىقىدۇ ئىزىدىن يېزىلىدۇ ھەرىكىتىدە ئۆزگىرىدۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى ئەۋلادلىرى، ئۇيغۇرلارنىڭ بۈگۈنكى كۈرەشچىلىرى، بۈگۈنكى دەۋاگەرلىرى، تارىخ يېزىلىدىغان كەلگۈسىنىڭ قەھرىمانلىرى. لېكىن، كۆز ئالدىدىكى ئۆزگىرىشلەرنىڭ ئاز بولغانلىقى، ئۆزگىرىشلەرنىڭ يېتەرلىك بولمىغانلىقى ياكى ئارزۇنىڭ بەك زىيادە ئېشىپ كەتكەنلىكى، مەسىلەن، بۈگۈنلا قۇتقۇزىمەن، مەن بۈگۈن بى بى سىغا چىقسام، ئەتە ئانامنى قۇتقۇزىمەن، بۈگۈن سىي ئېن ئېن بىلەن كۆرۈشسەم، ئۆگۈنلۈككە دادام يېنىپ چىقىدۇ، دېگەن خىيالدا بولغانلىقى ئۈچۈن ئۈمىدسىزلەنگەن بولۇشى مۇمكىن. لېكىن بىز شۇ ئۈمىدنىڭكى ئۆزىمىزگىلا ئەمەس، ئەتراپىمىزدىكىلەرگە ۋە بىزگە نەزەر سېلىۋاتقان دۇنياغا ئۈمىد بەخش ئەتكۈچىلەر ئەمەلىيەتتە. بىز خەقتىن ئۈمىد كۈتكۈچى ئەمەس. شۇڭا مەن ئۇلارنىڭكى ئۈمىدۋار بولۇشىنى، غەيرەتلىك بولۇشىنى، جاسارەتلىك بولۇشىنى، ئۈمىدىنى ئەتىگە ئۆگۈنگە ئەمەس، كەلگۈسىگە، ئىستىقبالغا، ئىقبالىمىزغا قارىتىشنى ئۈمىد قىلىمەن. ئەگەر بىزنىڭ كۈتكىنىمىز دادىمىزنىڭ چىقىشى، ئانىمىزنىڭ چىقىشى بولسا، چوڭ ئۈمىد قىلغۇدەك ئىش ئەمەس. چۈنكى ئۇلار دادىمىز بولغانلىقى ئۈچۈن قاماقتا ئەمەس، ئۇيغۇر بولغانلىقى ئۈچۈن قاماقتا. ئۇيغۇرلار قۇتۇلماي تۇرۇپ، دادىمىزنىڭ قۇتۇلۇشى بىر كۈنلۈك قۇتۇلۇش بولىدۇ. ئەگەر بىزنىڭ كۆزىمىز ئانىمىز دادىمىزغا ئەمەس، مىڭلىغان ئانىلارغا، مىڭلىغان دادىلارغا مىليونلىغان بالىلار قادالسا ئاندىن بۇ ئىشنىڭكى ئۇلۇغۋار تەرىپىنى ساۋابلىق تەرىپىنى ئىستىقباللىق تەرىپىنى كۆرەلەيمىز شۇڭا ئۈمىدسىزلىك بىزدىن يىراق بولسۇن ئۇيغۇردا ئۈمىدسىز شەيتان دېگەن گەپ بار بىز ئىنسان شەيتانلىقتىن يىراق تۇرۇش ئۈچۈن ئۈمىدۋار بولۇشىمىز كېرەك تىلسىز ۋىجدانسىز ئاۋازسىز شەيتانغا ئايلىنىپ قالماسلىق ئۈچۈنمۇ ئۈمىدكە تېخىمۇ مەھكەم يېپىشىشىمىز ئىشەنچ بىلەن كەلگۈسىمىزنى يارىتىشىمىز ۋە بۇ دۇنيانى ئۆزگەرتەلەيدىغانلىقىمىزغا ۋە ئۆزگەرتىۋاتقانلىقىمىزغا ئىشىنىشىمىز كېرەك. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن كۆپتىن كۆپ رەھمەت.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدىكى ئۇچرىشىشىدا جو بايدېن شى جىنپىڭغا ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى سان فرانسىسكوغا تۇنجى قېتىم كەلگەن چاغدىكى بىر سۈرىتىنى كۆرسىتىپ ئۇنىڭدىن بۇ يىگىتنى تونۇمسىز دەپ سورىغان نۆۋەتتە دىققىتىڭلار رادىيومىز ئوبزورچىسى ئابلەت سەمەتنىڭ ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن شى جىنپىڭغا كۆرسەتكەن سۈرەتتىكى كۆرۈنمىگەن سىرلار سەرلەۋھىلىك ئوبزورىدا بولسۇن ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. پۈتۈن دۇنيا جامائەتچىلىكى چوڭ ئۈمىد باغلىغان ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ بۇ يىلقى يۈزتۇرانە ئۇچرىشىشى بىر تېپىشماق بىلەن باشلىدى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى يانفونىدىن خىتاي رەئىسىگە ئۇنىڭ ياش چاغلىرىدا سان فرانسىسكودا چۈشكەن بىر پارچە سۈرىتىنى كۆرسىتىپ بۇ يىگىتنى تونۇمسىز دەپ سورىدى بېرىلگەن جاۋاب ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئەھۋاللار ھەممىمىزگە ئايان بۇ شى جىنپىڭنىڭ بىر پارچە سۈرىتى بولۇپ خىتايدىكى ئەڭ چوڭ تور بەتلىرىدىن بىرى ئاخبارات تورىغا چاپلانغان ئىدى بۇ سۈرەت بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون بىرىنچى كۈنى تارتىلغان بولۇپ، شۇ ۋاقىتلاردا ئوتتۇز ئىككى ياشقا كىرگەن شى جىنپىڭ جېڭدىڭ ناھىيىسىنىڭ ھاكىمى بولۇپ ئىشلەۋاتقان ئىدى. سۈرەتنىڭ تورغا قويۇلغان ۋاقتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئونىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ئىكەنلىكى ئەسكەرتىلگەن. شىنخۇا ئاگېنتلىقى تەمىنلىگەنلىكى يېزىلغان بۇ سۈرەتنىڭ ئوتتۇرىغا چىققان ۋاقتىغا قارايدىغان بولساق، ئۇنىڭ دەل شى جىن پىڭنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يولغا قويغان ئىنسان قېلىپىدىن چىققان قىرغىنچىلىق قىلمىشلىرىنىڭ ئاستا ئاستا ئەۋجىگە چىقىۋاتقان ۋاقتىغا توغرا كېلىدىغانلىقىنى كۆرىمىز. بۇ كۈن ئۆز نۆۋىتىدە يەنە شى جىن پىڭنىڭ ئىككىنچى قېتىم سايلىنىشقا يول ئاچقان خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى ئون توققۇزىنچى قېتىملىق ۋەكىللەر قۇرۇلتىيىنىڭ باشلانغان كۈنىدۇر. شۇنداقلا شۇ ۋاقىتتىكى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ ئامېرىكا خىتاي سودا مۇناسىۋىتىدىكى تەڭپۇڭسىزلىقنى بايقاپ بارلىق ئاماللارنى قوللىنىپ ئۇ ئادالەتسىزلىكنى توسۇش قارارىنى ئىجرا قىلىشقا باشلىغان كۈنلىرىنىڭ بىرى. شى جىنپىڭنىڭ ئىككىنچى قېتىم دۆلەت رەئىسلىك ۋەزىپىسىگە ئولتۇرۇشى بىلەنلا ئوتتۇز بەش يىل بۇرۇن سان فرانسىسكودا تارتىلغان سۈرەتنىڭ ۋە ئۇنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالىنىڭ خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ تور بېتىدە پەيدا بولۇپ قېلىشى قانداقمۇ تاسادىپىيلىق بولسۇن شى جىن پىڭ ئون بەشىنچى نويابىردا كاۋۇرلۇق بىلەن ئېيتقىنىدەك، سۈرەتنى ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ قەيەردىن ئالغانلىقىنى راستتىنلا بىلمەي قالدىمۇ؟ ئۇنداقتا، شى جىن پىڭ شۇنداق بىر كۈندە بۇ سۈرەتنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ نېمە دېمەكچى ئىدى؟ بۇ سۈرەت ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئېسىلزادە ئائىلىسىدە تۇغۇلدى. ئۆڭكۈرنى ماكان قىلدى. شى جىن پىڭ قانداق چوڭ بولغان؟ ماۋزۇلۇق بىر يازمىغا باش سۈرەت قىلىپ بېرىلگەن. سۈرەتتىن كېيىن ئاجايىپ كۈچلۈك ھەم ئىخچام بىر تىل بىلەن ئۇنىڭ تۇغۇلۇشى، بالىلىق ۋە ئۆسۈپ يېتىلىش دەۋرى، دادىسىنىڭ نامىغا بېسىلغان پوچتا ماركىسى ۋە ئاخىرىدا ئۇنىڭ خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى بولۇش جەريانى تاللانغان شەخسىي سۈرەتلىرى قىستۇرما قىلىپ ئېلان قىلىنغان. قىستۇرما سۈرەتلەردىن ئۇنىڭ بەش يېشىدا دادىسى بىلەن چۈشكەن سۈرىتى، ئون بەش يېشىدا شەنشىدە يېزىغا چۈشكەن ۋاقتىدا يېتىپ قوپقان ئۆڭكۈرنىڭ ئىچى ۋە سىرتى، نەشرىيات ساھەسىدە ئىشلەيدىغان ئىنىسىنىڭ ئايرىم سۈرىتى كىشىنىڭ دىققىتىنى ئالاھىدە تارتىدۇ بۇنداق سۈرەتلەر پەقەتلا شى جىنپىڭنىڭ ئۆزىدە ياكى ئۇنىڭ ئەڭ يېقىن ئادەملىرىدە بولۇشى مۇمكىن دېمەك شى جىنپىڭ سۈرەتنى كىمنىڭ تورغا قويغانلىقىنى ۋە ئامېرىكا پرېزىدېنتىنىڭ سۈرەتنى نەدىن ئالغانلىقىنى ئېنىق بىلىدۇ ھەتتا يازمىنى ئېلان قىلىشنى ئۆزى ئورۇنلاشتۇرغان بولۇشىمۇ ئېھتىماللىققا ئىنتايىن يېقىن. قىسقىسى بۇ سۈرەتنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش بىلەن شى جىنپىڭ ئىككىنچى قېتىم سايلانغاندىن كېيىن بۇرۇنقى ئامېرىكا پىرېزىدېنتلىرىنىڭ ئەكسىچە يول تۇتقان ترامپ ھۆكۈمىتى بىلەن ئېلىشىشنى نىشان قىلغان. بىز ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ بۇ قېتىم سۈرەت ئارقىلىق نېمە دېمەكچى ئىكەنلىكىنى تەھلىل قىلىشتىن بۇرۇن بۇ سۈرەتنىڭ تارقىتىلىشى ۋە تەشۋىق قىلىنىشى ھەرگىزمۇ خەيرلىك بىر ئىش ئەمەسلىكىنى دېمەي تۇرالمايمىز. بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئۆزى يالغۇز ياكى ئەتراپتا بىر توپ كىشىلەر بىلەن كۈلۈپ چۈشكەن سۈرەتلىرىنىڭ ھېچبىرى سۈرەت تارتىلغان ئورۇنغا ياكى ئەتراپتىكى كىشىلەرگە ھەتتا شۇ كىشىلەر مەنسۇپ بولغان مىللەتلەرگە بىرەر ياخشىلىق ئېلىپ كەلگەن ئەمەس. شى جىنپىڭ ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر دىيارىنى دۆلەت رەئىسى بولغاندىن كېيىن ئەمەس، بەلكى بالىلىق چاغلىرىدىن تارتىپلا ياخشى بىلەتتى. بۇ ھەقتە ھازىرغىچە ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ئېغىزدىن ئېغىزغا تارقىلىپ يۈرگەن نۇرغۇن بايانلاردىن باشقا، يەنە كېيىنكى چاغلاردا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ رەئىسى بولغان ئىسمائىل ئەمەت تەرىپىدىن يېزىلغان ئۇزۇن بىر ماقالىمۇ بار. بۇ ماقالە شى جىن پىڭنىڭ دادىسى شى جوڭ شۈنگە ئاتالغان بىر ماقالىلەر توپلىمىدا ئورۇن ئالغان. ماقالىدىن شى جىن پىڭ تۇغۇلغان ۋاقىتتا دادىسىنىڭ مەخسۇس ئۇيغۇر دىيارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنى قىلىۋاتقانلىقى، سەيپىدىن ئەزىزى ۋە بۇرھان شەھىدىلەر بىلەن ئاتالمىش ئاپتونوم رايون قۇرۇش مەسلىھەتى بىلەن ئالدىراش بولۇۋاتقانلىقىدىن خەۋەردار بولىمىز. شى جوڭشۈننىڭ ئىككى قىسىملىق تەرجىمىھالىدىمۇ ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى كەچۈرمىشلىرىگە ئالاھىدە ئورۇن بېرىلگەن. كىشىلەرنىڭ چۈشەنمەيدىغان يېرى، نېمە ئۈچۈن شى جوڭشۈن ماۋزېدۇڭنىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغان ۋاقىتتا شۇ دادىسىغا قۇچاق ئاچقان، ھەتتا دادىسى ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە ھۆرمەت قىلغان ئۇيغۇر، تىبەت ۋە موڭغۇللارغا شى جىنپىڭنىڭ شۇنچە باغرىتاشلىق بىلەن قىرغىنچىلىق مۇئامىلىسى قىلىشى بولسا كېرەك؟ ئەسلىدە بىر ئېسىلزادە ئائىلىسىدە تۇغۇلۇپ، خارلىنىپ چوڭ بولغان. يېتەرلىك ئاتا ئانا تەربىيىسى كۆرمىگەن شى جىنپىڭدەك بىرى سۈرەت ئارقىلىق بىر نەرسىلەرنى ئىما قىلىۋاتقان يەردە روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىن ساغلام چوڭ بولغان ئامېرىكا پرېزىدېنتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئونىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى تورغا يوللانغان سۈرەتنى شى جىنپىڭغا كۆرسىتىشى پەقەتلا ئۇنىڭغا تەكەللۇپ قىلىش مەنىسىدە ئەمەسلىكىمۇ ئېنىق. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن شى جىن پىڭنىڭ ھازىرغىچە بېسىپ ئۆتكەن ھايات كەچۈرمىشىدە ئالاھىدە ئورۇن تۇتقان بۇ سۈرەتنى كۆرسىتىش ئارقىلىق شى جىن پىڭنىڭ سۈرىتىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش بىلەن باشلانغان بارلىق قىلمىشلىرىنىمۇ ئېنىق بىلىدىغانلىقىنى ئىشارەت قىلغان. يەنى سۈرەت ئارقىلىق ئاۋازسىز دېيىلگەن سۆزلەر دەل بۇ قېتىملىق ئۇچرىشىش جەريانىدا ئاشكارا دېيىلمىگەن سۆزلەردۇر. ئەلۋەتتە، بۇ ئىشارەتلەرنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر دىيارىدا شى جىنپىڭنىڭ يېتەكچىلىكىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقان زوراۋانلىق سىياسەتلىرى، ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنىڭ تىل، مەدەنىيەت، مائارىپ ۋە دىنىي ئىشلىرىغا قىلىنىۋاتقان زىيانكەشلىك ھەم قىرغىنچىلىقلارمۇ ئورۇن ئالغان. چۈنكى، ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن ۋەيرانچىلىقلارنىڭ ھەممىسى شى جىنپىڭنىڭ بۇ سۈرىتى ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن تېخىمۇ يۇقىرى دولقۇنغا كۆتۈرۈلگەن. يەنە بىر دەلىلىمىز شى جىنپىڭ ئىككىنچى قېتىم قايتا سايلىنىپ تۇنجى قىلغان ئىشىنى ئاتالمىش شىنجاڭ خىزمىتى يىغىنى ئۆتكۈزۈش بىلەن باشلىغانلىقى ۋە بۇ يىغىنغا بىۋاسىتە ئۆزى رىياسەتچىلىك قىلغانلىقىدۇر ئەگەر شى جىنپىڭ ئەقلى ھوشى جايىدا بىرى بولسا ئەلۋەتتە بۇ ئىشارەتنى چۈشىنەلەيدۇ خىتاي باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون سەككىزىنچى نويابىردىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، شى جىنپىڭ ئون بەشىنچى نويابىر كۈنى فىلولى قورۇقىدا قىلغان سۆزىدە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇندىن بېرى سادىر قىلىۋاتقان خاتالىقلىرىنىڭ بىر قىسمىنى ئېتىراپ قىلغاندەك تەرزدە مۇنداق دېگەن، خىتاينىڭ تەرەققىياتىنىڭ ئۆزىگە خاس لوگىكىسى ۋە قانۇنىيىتى بار. خىتاي ھازىر خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىۋاتىدۇ. خىتاي مۇستەملىكە، تالان تاراج قىلىشتەك كونا يولدا ماڭمايدۇ. دۆلەت قۇدرەت تاپسا زومىگەرلىك قىلىشتەك ئەگرى يولدا ماڭمايدۇ. شۇنداقلا ئىدېئولوگىيەسىنى سىرتقا چىقىرىش بىلەن شۇغۇللانمايدۇ. ئۇنىڭ بۇ بايانلىرىدىكى ھازىر سۆزىنى زامان ئۆلچىمى قىلىپ تەھلىل قىلىدىغان بولساق، خىتاي ئۆزىنىڭ ھازىرغىچە ئەنە شۇنداق مۇستەملىكە ۋە تالان تاراج قىلىشتەك كونا يولدا ماڭغانلىقىنى، خىتاي دۆلىتىنى قۇدرەت تاپقۇزۇش ئۈچۈن زومىگەرلىك قىلىشتەك ئەگرى يولدا ماڭغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان بولىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن خىتاي ھەقىقەتەنمۇ بۇ يوللىرىدىن ۋاز كېچەلەمدۇ؟ مۇستەملىكە قىلىۋالغان ئۇيغۇر، تىبەت ۋە موڭغۇل دىيارىدىن چىقىپ كېتەمدۇ؟ خالىغانچە بۇلاڭ تالاڭ قىلىۋاتقان بايلىقلاردىن ۋاز كېچەلەمدۇ ئەگرى يولدىن چىقىپ زومىگەرلىك قىلمىشىدىن ئۆزىنى توختىتالامدۇ ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى ئۆز تىلى ۋە مەدەنىيىتى ئورنىغا خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىشقا زورلىشى ئۇنىڭ ئىدېئولوگىيىسىنى سىرتقا چىقىرىش بىلەن شۇغۇللانمىغانلىقىمۇ ئەلۋەتتە بۇ سوئاللار شى جىنپىڭدىن بىۋاسىتە سورالمىدى ئەمما ئەنە شۇ سۈرەت ئارقىلىق كۆرسىتىلدى شى جىنپىڭنىڭ ئۆمرىدە قىلغان ئىشلىرىغا دىققەت قىلىدىغان بولساق، مىجەز خاراكتېرىدىكى بىر تۈرلۈك غەيرىيلىكنى ھېس قىلالايمىز. تۇنجى كۆرگەن ئادەملىرىگە يېقىنچىلىق قىلىدۇ. ئەمما ۋاقتى كەلگەندە ئۇلاردىن دەرھال ۋاز كېچىپ، ئۇلارغا رەقىب بولىدۇ ۋە قولىدىن كەلگەن بارلىق چارىلەر بىلەن قارشى تەرەپنى يانچىپ تاشلايدۇ. ئۇنىڭ دادىسىغا زۇلۇم قىلغان. ھەتتا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىلغىچە دادىسىنى تۈرمىگە تاشلىغان ماۋ زېدوڭچىلارغا يېقىن بولۇشى، دۆلەت رەئىسى بولغاندىن كېيىن ئۇلاردىن ۋاز كېچىشى، ئۇيغۇر ۋە تىبەت خەلقلىرىگە دەسلەپ خۇددى قايتا كۆرۈشكەن قېرىنداشلار مۇئامىلىسىنى قىلىپ، ئۇلارنىڭ كۆڭلىنى ئۇتۇشقا ئېتىبار بېرىشى، ئارقىدىنلا بۇ مىللەتلەر ئۈستىدىن ئېلىپ بارغان رەھىمسىزلەرچە قىرغىنچىلىقى بۇنىڭ تىپىك مىساللىرىدۇر.

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى قارمىقىدىكى ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى ئېمبارگو تىزىملىكىدىن چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن بۇ مۇنازىرە يەنىمۇ ئۇلغايدى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلارنى ئاڭلايسىلەر ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئون بەشىنچى نويابىر كۈنى سان فرانسىسكودا كۆرۈشۈپ ھەربىي ئالاقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەزى مەسىلىلەردە پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلغانلىقى خەۋەر قىلىنغاندىن كېيىن بىر كۈن ئۆتۈپلا يەنى ئون ئالتىنچى نويابىر كۈنى بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكىنىڭ سودا قارا تىزىملىكىگە ئېلىنغان خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقى قارمىقىدىكى ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى قارا تىزىملىكتىن چىقىرىۋەتكەنلىكى مەلۇم بولدى

بۇ بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بەدىلىگە ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنى ئىككىنچى پىلانغا ئىتتىرىپ قويىدىغانلىقى ھەققىدىكى ئەندىشىگە يول ئاچتى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تاشقى ئىشلارغا مەسئۇل دېرىكتورى لۇئىسا گرېۋنىڭ رادىيومىزغا دېيىشىچە ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىقىغا تەۋە ساقچى ئورگىنى بولۇپ ئۇ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان قىرغىنچىلىقتا بىۋاسىتە رول ئالغان ئورۇن ئىكەن
ئامېرىكىنىڭ بۈگۈنگىچە ھېچقانداق ۋەدىسىدە تۇرۇپ باقمىغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سۆزىگە ئىشىنىپ، ئۆزى بەرگەن قاراردىن يېنىۋېلىشى تولىمۇ ئەپسۇسلىنارلىق. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكى بىلەن شۇغۇللانغان بىر ھاكىمىيەتنىڭ ئورگىنىنى جازا تىزىملىكىدىن چىقىرىۋېتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ ئامېرىكىنىڭ يۇقىرى تېخنىكىسىغا ئېرىشىشىگە يول ئېچىپ بەردى.
مەلۇم بولۇشىچە بايدېن ھۆكۈمىتى ئامېرىكىدا يىلىغا يۈز مىڭغا يېقىن جانغا زامىن بولۇۋاتقان سۈنئىي بىرىكمە ئەپيۇن فەنتانىلغا قارشى كۆرەشتە خىتاينىڭ ياردىمىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن بۇ ئورگاننى تىزىملىكتىن چىقىرىۋەتكەن خىتايدا ياسالغاندىن كېيىن ھەر خىل قانۇنسىز يوللار ئارقىلىق ئامېرىكىغا كىرىپ كىشىلەرنى زەھەرلەۋاتقان بۇ ماددا نۆۋەتتە ئامېرىكا جەمئىيىتىدىكى مۇھىم ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ خەلق ھۆكۈمەتتىن بۇ مەسىلىدە ئۈنۈملۈك تەدبىرلەرنى قوللىنىشنى كۈتمەكتە بىراق ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ كومىسسارى نۇرى تۈركەل ئەپەندىنىڭ قارىشىچە بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينىڭ فەنتانىل مەسىلىسىنى ھەل قىلىشقا ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ئىشەنگەنلىكى تولىمۇ ئەپسۇسلىنارلىق بىر ئىش ئىكەن ئۇ بۇ ھەقتە ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئوبزورى ناملىق گېزىتىگە قىلغان سۆزىدە مەن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يەنە بىر قېتىم خىتاينىڭ قۇرۇق ۋەدىلىرىگە ئىشىنىپ ئۇنىڭ قىلتىقىغا دەسسىگەندەك ھېس قىلدىم دېگەن نۇرى تۈركەل ئەپەندى يەنە ئامېرىكا بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ دەسلەپتە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدا رول ئالغان خىتاي ئەمەلدارلىرىنى ۋە مۇئەسسەسەلىرىنى جازا تىزىملىكىگە كىرگۈزۈش ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى يولغا قويۇش ۋە باشقا قاراتمىلىقى بولغان جازا تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇش ئارقىلىق كىشىگە ئۈمىد بېغىشلايدىغان تەدبىرلەرنى قوللانغانلىقىنى ئېيتقان ۋە مانا مۇشۇنداق بىر باشلىنىش نۇقتىسى تۇرۇپ ئەمدىلىكتە يۇقىرى تېخنىكا ئارقىلىق خىتايدىكى يىغىۋېلىش لاگېرلىرى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى پىلانلاش ئەمەلىيلەشتۈرۈش ۋە كېڭەيتىشكە مەسئۇل بولغانلىقى بىلەن تونۇلغان ئورۇننى جازا تىزىملىكىدىن چىقىرىۋېتىش كىشىنى چۆچۈتىدۇ دېگەن بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەرىكىتى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىس ئەزالىرىنىڭمۇ تەنقىدىگە دۇچ كەلمەكتە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ جۇمھۇرىيەتچى ئەزاسى ئاۋام پالاتاسى تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايكل ماككاۋل يىگىرمىنچى نويابىر كۈنى فوكس خەۋەرلىرى تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا بۇ قارارنى ئەيىبلىگەن ئۇ خىتاي ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ بىئولوگىيىلىك ئەۋرىشكە ئۇچۇرلىرىنى توپلىغان شۇنداقلا ئۇلارنى مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىغا يۆتكەشكە قاتناشقان ئورۇنلىقىنى ئەسكەرتىپ قارىغاندا بايدېن ھۆكۈمىتى كىشىلىك ھوقۇق دېموكراتىيە دېگەنلەرگە ئانچە ئېرەنشىمەيدىغان ئوخشايدۇ دەپ سۆز قىلغان ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون توققۇزىنچى يانۋار كۈنى يەنى سابىق پىرېزدېنت ترامپ مەزگىلىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمان خەلقلەرگە قىلىۋاتقان زور كۆلەملىك باستۇرۇش ھەرىكىتى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەمدە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتتۇر دەپ خۇلاسە چىقارغان ئىدى بۇ قارار قىلىنىپ ئۇزۇن ئۆتمەيلا ھاكىمىيەت بېشىغا كەلگەن بايدېن ھۆكۈمىتىمۇ بۇ قارارنى ئۆزگەرتمىگەن ھەتتا بايدېن ئەپەندى پىرېزدېنتلىققا نامزات بولۇپ سايلام پائالىيىتى قىلىۋاتقان مەزگىلدىلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدىكى باستۇرۇشلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتۇر دەپ ئېيتقان ئىدى ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى مۇزېينىڭ خىتاي تەتقىقات بۆلۈمى مۇدىرى دوكتور ئادرىيان زېنزنىڭ قارىشىچە بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان شى جىنپىڭنى كۈتۈۋېلىشى ۋە ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشى ئامېرىكىنىڭ خىتاينى ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ دەپ ئەيىبلىشىدە سەمىمىي ئەمەستەك تەسىر يارىتىدىكەن ئۇ مۇنداق دەيدۇ It would have been better for the US to on the one hand place significant sanctions on officials implicated in the Xinjiang genocide. بايدېن ھۆكۈمىتى شى جىنپىڭ بىلەن دىئالوگ ئۈستىلىگە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن كۈچلۈك شەرتلەر بىلەن ئولتۇرۇشى لازىم ئىدى. ئۇلار ئەسلىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدا رول ئالغان جاۋ كېجى قاتارلىق خىتاي رەھبەرلىرىنىمۇ جازا تىزىملىكىگە ئالغان بولسا، ئۇ ھالدا بۇ ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىگە ئىنتايىن جىددىي مۇئامىلە قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرەتتى. بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ دىئالوگ ئۈستىلىگە ھېچقانداق شەرتى بولماي ئولتۇرۇشى ئامېرىكىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدىكى ئىشەنچلىك دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بولسا قارارنى ئاقلىغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى دۆلەت ئوبزورى گېزىتىگە قىلغان سۆزىدە كىشىلىك ھوقۇقنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ھۆرمەت قىلىش يەنىلا ئامېرىكىنىڭ تاشقى سىياسىتىنىڭ مەركىزىي نىشانى دېگەن باياناتچى سۆزىدە شىنجاڭدا داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىنسانىيەتكە قارشى تۇرۇش جىنايىتى ۋە باشقا زىيانكەشلىكلەرنى ھەل قىلىش ئۈچۈن بىز ھازىرغىچە خىتاينىڭ يەتمىش ئۈچ شەخس ۋە ئورۇنلىرىنى قارا تىزىملىككە كىرگۈزدۇق بۇلار ئىچىدىكى ئوتتۇز ئورۇن بولسا ئامېرىكىنىڭ سودا جازا تىزىملىكى ئىچىدە دېگەن ئامېرىكىدىكى رەند تەتقىقات مەركىزى تەتقىقاتچىسى رايموند كونىڭ قارىشىچە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ بۇ مەسىلىدىكى ئەندىشىسىنى توغرا چۈشىنىشكە بولسىمۇ بىراق ئۇ ئامېرىكىنى سودا ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى ئۆز ئىچىگە ئالغان پىرىنسىپ مەسىلىلىرىدە خىتايغا داۋاملىق يول قويىدۇ دەپ قارىمايدىكەن رەيموند كو رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دەيدۇ. They are, you know, there does seem to be some sort of trade off there. But I would also say that this is, China tends to prefer having a. بايدىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا رول ئوينىغان ئورگاننى تىزىملىكتىن چىقىرىۋېتىشى كىشىگە بىر سودىدەك تەسىر بېرىدۇ. بىراق، ئامېرىكا خىتاي ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ھەرگىزمۇ يەتمىشىنچى يىللاردىكىدەك بىر ئادەمگە تايانغان مۇناسىۋەتكە سېلىشتۇرغىلى بولمايدۇ. ھازىر بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ مەسىلىسى يەككە خاراكتېرلىك ئەمەس. ئەكسىچە قۇرۇلما خاراكتېرلىك. شۇڭا بىر ئىككى ۋەقەگە قاراپلا ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىدە ياخشىلىنىش بولىدۇ دەپ قارىغىلى بولمايدۇ.
رەيموند كو يەنە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنىڭ ئىككى دۆلەتنىڭ قۇرۇلما خاراكتېرلىك مەسىلىسىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

نۇرى تۈركەل ۋە ئادرىيان زېنز قاتارلىق كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئاساسلىق ئەندىشىسى بولسا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكىلىقلارنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇپ قېلىش ئۈچۈن بىكار قىلغان جازاسىنى خىتاينىڭ سۇيىئىستېمال قىلىشى ئىكەن ئۇلارنىڭ قارىشىچە ئامېرىكىنىڭ بۇ قارارىنى خىتاي سۇيىئىستېمال قىلىشى يەنى ئامېرىكىنىڭ يۇقىرى تېخنىكىسىنى داۋاملىق كىرگۈزۈپ ئۇنى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشنى كۈچەيتىشكە قوللىنىشى مۇمكىن ئىكەن
ئىگىلىنىشىچە، ئىراندا ئۆتكۈزۈلگەن تايلاندچە جانبازلىق مۇسابىقىسىدە ئۇيغۇر ماھىرى خالىد ئاتامان رەقىبىنى يېڭىپ جانبازلىق كەمىرىگە مۇيەسسەر بولغان. تۆۋەندە ئىستانبۇلدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئارسلاننىڭ تۈركىيەدىكى قورقۇنچلۇق جەڭ جانبازلىق كۇلۇبىنىڭ مەسئۇلى فەرمان قورقۇتان ۋە خالىد ئاتامان بىلەن بولغان بۇ ھەقتىكى سۆھبىتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئىراندا ئۆتكۈزۈلگەن تايلاندچە جامبازلىق مۇسابىقىسىدە ئۇيغۇر ماھىر غەلىبە قىلدى يىگىرمىنچى نويابىر ئىراننىڭ پايتەختى تېھراندا ئۆتكۈزۈلگەن تايلاندچە جامبازلىق مۇسابىقىگە قاتناشقان ئاتامان جامبازلىق كۇلۇبىنىڭ مەشقاۋۇلى خالىد ئاتامان رەقىبىنى يېڭىپ جامبازلىق كەمەرگە ئېرىشتى بىز بۇ ھەقتە تولۇق مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن بۇ مۇسابىقىنى ئۇيۇشتۇرغان قورقۇنچلۇق جەڭ ناملىق جامبازلىق كۇلۇبىنىڭ مەسئۇلى فەرمان قورقۇتان بىلەن سۆھبەتلەشتۇق فەرمان قورقۇتاننىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۆتكەن ئايدا ئانتالىيادا ئۆتكۈزۈلگەن جامبازلىق مۇسابىقىسىدە خالىد ئاتامان رەقىبىنى يەڭگەندىن كېيىن ئىراندىكى ئاسىيا جامبازلىق كۇلۇبى ئۆزىنىڭ بىر ماھىرىنىڭ خالىد ئاتامان بىلەن مۇسابىقىگە چۈشۈشنى خالايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋە مۇسابىقىلىشىشنى تەلەپ قىلغان فارمان ئەپەندى بۇ تەلەپنى خالىد ئاتامانغا يەتكۈزگەن ۋە مۇسابىقىنى ئورۇنلاشتۇرغان مۇسابىقە تېھراندا ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ خالىد ئاتامان رەقىبىنى يېڭىپ يەنە بىر كەمەرگە ئىگە بولغان بۇ ھەقتە فارمان قورقۇتان ئەپەندى مۇنداق دېدى خالىد ئاتاماننىڭ بۈيۈك چاباسى ئىلە ئانترېمانلارى ئىلە گۈزەل بىر شەكىلدە كەمەرنى قازاندىق ئاللا تائالا بۇنى بىزگە ناسىپ ئېتتى. بىز كېيىن ئىراندىكى ئاسىيا جامبازلىق كۇلۇبى رەئىسىنىڭ تەلىپى بويىچە خالىد ئاتامان بىلەن ئىرانغا بېرىپ مۇسابىقىغا قاتناشتۇق خالىد ئاتاماننىڭ جاپالىق مەشىقلىرى ۋە تىرىشچانلىقى نەتىجىسىدە مۇسابىقىدە رەقىبىنى يېڭىپ كەمەرنى قولغا كەلتۈرگەن بولدۇق ئاللا بىزگە بۇ غەلىبىنى نېسىپ قىلدى كۇلۇبىمىزنىڭ مەقسىتى تۈرك ۋە تۈركىي تىللىق ماھىرلىرىمىزنى دۇنيا سەھنىسىگە چىقىرىش ۋە دۇنياغا تۈركلەرنى تونۇشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئۇيغۇر تۈركۈ دېمەك، تۈرك دېمەك، تۈرك دېمەك، ئۇيغۇر تۈركۈ دېمەك. بىز ھەپىمىز ئەلھەمدۇلىلا مۈسلۈمانىز ۋە تۈركۈز. فەرمان قورقۇتان ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر دېمەك، تۈرك دېمەكتۇر. تۈرك دېمەك، ئۇيغۇر دېمەكتۇر. شۇنداق بولغانىكەن، ھەممىسى مۇسۇلمان بولغان ھەمدە قېرىنداش بولغان ئۇيغۇرلار، شۇنىڭدەك ئۆزبەك، قازاق، تۈركمەن قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى تۈركلەر بىلەن قېرىنداش ھېسابلىنىدۇ.
يەنى ئۇيغۇر تۈركلەرى زاتەن بىزىم كەندى سويداشىمىز. كېيىنكى بىر نەچچە ئايدا خالىد ئاتامان يەنە ئىككى قېتىملىق مۇسابىقىگە قاتنىشىدىغان بولۇپ بۇنىڭ خەلقئارا سەھنىلەرگە چىقىشىغا يول ئېچىشى مۇمكىن ئىكەن ئۇ زىيارىتىمىز جەريانىدا خالىد ئاتاماننىڭ ماھارىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى تابىكى خالىد ئاتاماننىن دوغۇ تۈركىستانىن ئىچىن چوك ئۆنەملى بىر دەيەر خالىد ئاتامان شەرقىي تۈركىستان ۋە ئۇيغۇر تۈركلىرى ئۈچۈن بەك قىممەتلىك بىر ماھىر نېمە ئۈچۈن دېگەندە ئۇ بۇ ساھەدە يولباشچى بولدى ياشلارغا باشلامچىلىق قىلىشى چوڭ بىر ئىلگىرلەش بولدى مەن ھەر ۋاقىت مۇسابىقىدە خالىد ئاتاماننىڭ يېنىدا بولىمەن ۋە ئۇنى قوللايمەن بىز يەنە بۇ قېتىمقى مۇسابىقە توغرىسىدا تېخىمۇ تەپسىلىي مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن ئاتامان جامبازلىق كۇلۇبىنىڭ مەشقاۋۇلى خالىد ئاتامان بىلەن سۆھبەتلەشتۇق زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان خالىد ئاتامان بۇ مۇسابىقە توغرىسىدا سۆزلەپ بەردى خالىد ئاتاماننىڭ ئېيتىشىچە ئۇنىڭ ئىرانلىق رەقىبى مەھدى مەھمەتنى يېڭىپ غەلىبە قىلغانلىقى بۇنىڭ خەلقئارالىق چوڭ مۇسابىقىلەرگە قاتنىشىش ئۈچۈن يەنە بىر قەدەم ئىلگىرلەشكە تۈرتكە بولىدىكەن ھە بۇمۇ شۇ خەلقئارانىڭ ئىشىكىنى ئاچىدىغان بىر شەكىلدە ئاينى دەرىجىدە شۇ ئېچىلىۋاتىدۇ ئاللا ئاسان قىپ بېرەر يەنە ماڭا ئۈچ يېرىم ئاي، تۆت ئاي ئىچىدە يەنە بىر مۇسابىقە بار ئانتاليادا. ھە، بۇنىڭدىن كېيىن ئاللا خالىسا تېخىمۇ بەك تىرىشچانلىق قىلىپ، ئاينى مۇسابىقىلارغا تىرىشىپ ئىنشاللا. ئاللا ياردەم قىلار. ئاسانغىمۇ توختىمىدى. ئاللا ئاسان قىلىپ بېرەر. خالىد ئاتامان بۇ قېتىمقى مۇسابىقىغا ئۆزى يالغۇز بارغانلىقى ئۈچۈن مۇسابىقە مەيدانغا تۈركىيە بايرىقى ياكى شەرقىي تۈركىستان بايرىقىنى چىقىرىش پۇرسىتى بولمىغانلىقىنى بىلدۈردى. ھە بايراق مەسىلىسىنى ئەسلىدە تۈركىيەنىڭ بايرىقى بىلەن ئۆزىمىزنىڭ ۋەتەننىڭ بايرىقىنى كۆتۈرەپ چىقماقچى ئىدۇق ئايلاپ پىلان تۈزۈپ چىققانىدۇق ئا يەگە چىققاندىن كېيىن ئۇ شەكىلدە بولماي بىز پەقەتلا نېمە فەرمان خوجام يالغۇز مەنمۇ يالغۇز بولغاندىن كېيىن ئا شەكىلدە نېمە قىلدى دېسەك ئۇ يەر ھېلىقى مەيلى ۋىدېئو مەسىلىسى چېكىش مەيلى ھېلىقى تىۋى سىپور نېمىدە ھېلىقانداق جانلى يايىن دېگەندەك نەرسىلەرنى ياساقلايدىكەنچۇ ئۇلار

ئا يەگە چىققاندا ھېلىقى مۇسابىقە مېنىڭكى بولاپ ۋاقتى. شۇنىڭدىن مەن ئا يەگە مەيدانغا جۈگۈرۈپ چىقىشى، ئۇنىڭدىن كېيىن بايراق بايراق دەپ بولغىچە ئارىلىقتا ۋاقىت توشاپ قېلىپ بۇ يەرگە ئاچىقالماي قېلىپ قالدۇق دە. خالىد ئاتامان بۇنىڭدىن كېيىن رەسمىي خەلقئارالىق مۇسابىقىلەرغە قاتنىشىش پۇرسىتىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ تىرىشىدىغانلىقىنى ھەمدە چېنىقىشنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى قورقۇنچلۇق جەڭ كۇلۇبىنىڭ مەسئۇلى فەرمان قورقۇتاننىڭ بىلدۈرۈشىچە ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى يەتتە دۆلەت ۋە يەتتە رايوندىن جامبازلىق ماھىرلارنىڭ قاتنىشىشى بىلەن ئانتالىيىدە يەنە بىر قېتىملىق قورقۇنچلۇق جەڭ كېچىسى ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ